ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ວັນເສົາ ທີ 7 ສິງຫາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ຈະມີຂໍ້ຂ່າວເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍຈະມີສາລະ ຄະດີ ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ແລະ ກໍຂໍນຳເອົາເລື່ອງ SBS ພາກລາຍການພາສາລາວ ຕ້ອງການ Executive Producer Census ປີ 2021 ການຊື້ເຄື່ອງຂອງແບບ Buy Now Pay Later ການຊອກວຽກເຮັດງານທຳ ສຳລັບຄົນທີ່ມີວິຊາຊີບຊ່ຽວຊານ ແລະ ຖ້າມີເວລົມເວລາ ກໍຂໍນຳເອົາເລື່ອງ ຄວາຍໄທບໍ່ໄດ້ຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີ ນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນໄທທີ່ຫຼົງປ່າເຂົ້າໄປໃນແດນລາວແລ້ວຖືກຈັບ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສັກຢາໂຄວິດ-19 ໄຟເຊີເຂັມ 2 ແລະ ອາສຕຣາເຊນິກາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊ າຊົນລາວ ໄດ້ການບໍລິຈາກຢາວັກຊີນມາກມາຍ ແລະ ເງິນພ້ອມ ຈາກຕ່າງປະເທດ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນ ສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງໃນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຖືກລັອກດາວໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ ນາຍຈ້າງຈະຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນສິ່ງທີ່ລູກຈ້າງຕ້ອງໃຫ້ສັກໃຫ້ ອາຈານທີມຊາດຂອງປະເທດເບລາ ຣຸດ ມີບັນຫາໃນວາລະການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກໂຕກຽວ ຂ່າວທົ່ວໄປ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 16 ລ້ານຄົນ ຕົກຢູ່ໃນລັອກດາວ ໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ ໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ ຄືສຳລັບທົ່ວລັດວິກຕໍເຣ ຍ ຂອບແຄວ້ນ Sydney ບາງສ່ວນຂອງຂົງເຂດຊົນນະບົດ New South Wales ແລະ ພາກໃຕ້ສຽງຕາເວັນອອກຂອງ Queensland ສາທາລະນະສຸກ New South Wales ບອກເຕືອນຄົນຂອງຕົນ ຈົ່ງເຕັມເນື້ອເຕັມຕົວໃສ່ທີ່ຈະມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນໃນວັນ ຂ້າງໜ້ານີ້ Paul Kelly

ໃນວັນອາທິດນີ້ ຄືມື້ອື່ນນີ້ ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ອາດຈະຖືກໝາຍອອກ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເກືອບ 21 ເປີເຊັນ ທີ່ແກ່ກວ່າ 16 ປີ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ ແຕ່ຍັງຫຼ້າຊ້າກວ່າຕົວ ເລກຕ່າງໆຂອງໂລກນີ້ທີ່ມີຢູ່ ອົດສະຕຣາເລຍຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເປັນສິ່ງຈຳຕ້ອງທີ່ຈະໃຫ້ສັກໃຫ້ ແຕ່ທຸລະກິດອາດຈະກະທຳດັ່ງນັ້ນ ຖ້າກະທຳໄດ້ ການແນະນຳຂອງ Fair Work Commission ເວົ້າວ່າ ນ າຍຈ້າງສາມາດສັ່ງໃຫ້ລູກຈ້າງໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຕາມສະຖານະການອັນມີເຫດມີຜົນ ການຈຳຕ້ອງໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຄົງຈະເປັນໄປໄດ້ ຖ້າຫາກລູກຈ້າງເຮັດວຽກເຮັ ດການຢູ່ໃນແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ການບັງຄັບໃຫ້ໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນສຳລັບລູກຈ້າງທີ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນອ່ອນແອ ດັ່ງຄົນໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນຊະລາ ຄົງເປັນສິ່ງທີ່ມີເຫດມີຜົນ

Scott Morrison ເນັ້ນວ່າ ນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບສານກົດໝາຍທີ່ຈະຊີ້ຂາດ ຖ້າຫາກວ່າມັນມີເຫດມີຜົນ ສຳລັບຮ້ານຄ້າຣີເທວ ຊູເປີມາເກັດ ແລະ ກິດຈະການອັນຈຳເປັນຕ່າງໆ ຈະບັງຄັບໃຫ້ມີການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ ທຸລະກິດທີ່ຖືກກ ະທົບກະແທກໂດຍລັອກດາວຄັ້ງທີ 6 ຂອງລັດວິກຕໍເຣຍ ໃນມື້ນີ້ສາມາດຢືດຢື້ເຖິງການຄ້ຳຈູນເພີ່ມ ຈາກລັດຖະບານຕ່າງໆ ລັດຖະບານວິກຕໍເຣຍ ແລະ ອົດສະຕຣາເລຍປະກາດໃຫ້ເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມ 400 ລ້ານໂດລາແກ່ທຸລະກິດວິກຕໍເຣຍໃນວານນີ້ ທີ່ແມ່ນເພີ່ມກັບ 400 ລ້ານໂດລາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄປແລ້ວໃນສັບປະດາກ່ອນນີ້ ລັດວິກຕໍເຣຍລັອກດາວທຸກຫົນແຫ່ງຂອງລັດ ແຕ່ວັນພະຫັດທີ 5 ແລ້ວນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນຮອ ດວັນພະຫັດທີ 12 ສິງຫາ 2021 ທີ່ກິດຈະການຕ່າງໆອັນບໍ່ຈຳເປັນ ປິດ

ການໃຫ້ເພີ່ມນັ້ນມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ 770 ລ້ານໂດສ ຖືກນຳອອກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໄປແລ້ວ ແຕ່ເດືອນສິງຫາປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ Wang Xiaolong ຜູ້ອຳນວຍການສາກົນຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດສາທາລະນະລັ ດປະຊາຊົນຈີນເວົ້າວ່າ So that's why we are uh we're trying to set up uh regional uh production and uh uh

ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກໍໃຫ້ເງິນ 100 ລ້ານໂດລາແກ່ໂຄແວັກ ຕາມທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໄປແລ້ວກ່ອນນີ້ ເພື່ອແຈກຢາຍຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແກ່ປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ ແລະ ຕ່ຳ ຄະນະກຳມະການ ຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດປະຊຸມສຸກເສີນກັນຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບສະຖານະການສະຖານະພາບໃນປະເທດອັຟການິສຖານ ຍ້ອນແທລະບານຍັງຈູ່ໂຈມຕີພົນລະເຮືອນຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ກູລັມ ອິຊັກເຊ

and public infrastructure ໃຫ້ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດຈົ່ງກົດດັນໃຫ້ແທລະບານ ຈົ່ງພົວພັນກັນກັບການມີສັນຕິພາບອັນຈົບດີ ອັນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ຜູ້ນຳສະຫະປະຊາຊາດກຳລັງເຄົາລົບນັບຖືຄົນທີ່ຕາຍ ຍ້ອນ ແລະ ລອດຕາຍຈາກລະເບີດປະລຳມະນູທີ່ແຕກຂຶ້ນໃສ່ຮີໂຣຊິມາໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທັງກໍຊີ້ແຈງຢ່າງມີຄວາມຫ່ວງໃຍຢ່າງລຶກຊຶ້ງ ທີ່ມີການຂາດເຂີນຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ປັດສະຈາກຈ າກອາວຸດນິວເຄຼຍ 76 ປີກ່ອນນີ້ ສະຫະລັດອາເມລິກາຖິ້ມລະເບີດປະລຳມະນູໃສ່ນະຄອນຮີໂຣຊິມາ ແລະ ນາກາຊາກີ ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 6 ແລະ 9 ສິງຫາ 1945 ຕາມລະດັບ ແລ້ວຍີ່ປຸ່ນຍອມແພ້ເສິກສົງຄາມໂລ ກຄັ້ງທີ 2 ໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍສຽງທີ່ອັດໄວ້ ທ່ານກູເຕເຣສຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄຼຍ ຈົ່ງມີວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ແລະ ທ່ານຊູກາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ຂໍອະໄພຍະ ໂທດໃນການຜິດພາດໃນການໃຫ້ໂອວາດຂອງທ່ານ ໃນພິທີລະນຶກເຖິງປະລຳມະນູນັ້ນ ສຳລັບຮວດປີທີ 76 ທ່ານຊູກາເວົ້າວ່າ ໂອວາດຂອງທ່ານທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງເຕັມສ່ວນຈະຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາ ໃນປະເທດກຣີສ ອີຕາລີ ແລະ ເຕີກີ ໄຟປ່າຍັງເຜົາຜານຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ລົມເປົ່າໄຟນັ້ນລຸກຂຶ້ນໃໝ່ໃນພາກເໜືອຂອງກຸງອາເທນສ໌ ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດກຣີສ ຈົນວ່າຄົນນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນຈຳຕ້ອງປົບໜີໄປ ຍັງທາງທິດເໜືອ ຄົນດັບເພີງກຳລັງຕໍ່ສູ້ດັບມອດໄຟບໍ່ໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປຮອດໄປເຖິງບ່ອນທີ່ມີປະຊາຊົນ ສະຖານທີ່ໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດຕ່າງໆນານາ ກິລາ ຄະນະກຳມະການໂອລິມປິກສາກົນຖອ ນການຮັບຮູ້ອາຈານຂອງປະເທດເບລາຣຸສ 2 ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫ້ນັກກິລາອັດເລຕິກຂອງຕົນ ໜີອອກໄປຈາກໂອລິມປິກໂຕກຽວ ຍານາງຄຣິສຕີນາ ຕີມານົບສະກາຢາ ນັກກິລາແລ່ນ ໄວຂອງເບລາຣຸສ ບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງອາຈານນັ້ນ ທີ່ໃຫ້ຕົນບິນກັບຄືນໄປຍັງປະເທດເບລາຣຸສ ບັດນີ້ຍານາງຢູ່ໃນປະເທດໂປໂລຍ ທີ່ໄດ້ຮັບວີຊາມະນຸດສະທຳ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາເລຍ ເທົ່າກັນ ກັບ 74 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.63 ຢູໂຣ 4.77 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,858.2 ດົງຫວຽດນາມ 2,989.73 ຫຼຽນຂະເໝນ 24.60 ບາດໄທ 7,025.79 ກີບລາວ ດິນຟ້າອາກາດສຳລັບມື້ອື່ນ ແມລເບີນ ແຄນເບຣາ ບຣິສເບນ ອາເດີເລດ ແລະ ໂຮບາດ ຈະ ເມກເປັນບາງສ່ວນ ອຸນຫະພູມນັ້ນຈະຢູ່ໃນຂັ້ນ 7 16 0 14